ທີ່ນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງສູ່ມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນພະຫັດ ວັນທີ 1 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ກຳກັບການ ອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດມາສະເໜີທ່ານໂດຍ ໄຊຍາ ແລະ ຈຳປາທອງ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຊາວບ້ານຖືກຍ້າຍຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາ 1 ບໍ່ມີນ້ຳປະປາໃຊ້ 7 ຫາ 8 ເດືອນ 19 ບ້ານ ຢູ່ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄ ດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເກີດຈາກລົດຂົນສົ່ງແຮ່ທາດ ແມ່ນ້ຳຂອງຜັນຜວນຍ້ອນເຂື່ອນຈີນປ່ອຍນ້ຳ ປະຊາຊົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງການລາວປັບປຸງເລື່ອງຄວາມປອດໄພໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບ ຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ
ຊາວບ້ານບ້ານຕາວັນ ເມືອງນາແລ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໝົດບ້ານຖືກຍ້າຍຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາໜຶ່ງ ບໍ່ມີນ້ຳໃຊ້ໄດ້ປະມານ 7 ຫາ 8 ເດືອນແລ້ວ ຍ້ອນບໍ່ນ້ຳສ້າງທີ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາໜຶ່ງສ້າງ ໃຫ້ນັ້ນ ເປ່ເພທັງສອງລະດູ ລະດູຝົນ ຝົນຕົກເກີດນ້ຳຖ້ວມບໍ່ນ້ຳສ້າງ ພໍນ້ຳບົກແຫ້ງ ເສດຂີ້ຫີນຂີ້ຕົມກໍອຸດຕັນບໍ່ນ້ຳສ້າງ ດັ່ງຊາວບ້ານຜູ້ທີ 1 ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 31 ມົກກະລາ ປີ 2024 ນີ້ວ່າ ໂອ້ ເຂົາ ບໍລິສັດ ເຂົາມາເຮັດແລ້ວ ເຂົ້າມາຍົກຍ້າຍມາເຂື່ອນນ້ຳທາໜຶ່ງແຫຼະ ແລ້ວກໍຖືກຜົນກະທົບ ບໍລິສັດເຂົາກັບເມືອແລ້ວ ກໍມາແລ້ວຍົກປະຊາຊົນມາແລ້ວ ດຽວນີ້ມັນບໍ່ມີນ້ຳເລີຍນີ້ແຫຼະ ຂາດແລ້ວນ້ຳແຫຼະ ບໍ່ມີໄດ້ ໄດ້ 7-8 ເດືອ ນໂລດ ດຽວນີ້ປະຊາຊົນເຂົາບາງ ບາງຄອບຄົວແລ້ວກໍບາງຈຸບາງໜ່ວຍ ແລ້ວໄປຕໍ່ເອົານ້ຳຫ້ວຍນ້ຳຮ່ອງ ເອົາມານຳໃຊ້ ໄດ້ຂັ້ນເມືອງຂັ້ນເທິງນີ້ ເອີ ເຂົາວ່າສິສ້ອມແປງຄືນຕື່ມ ມາສ້ອມແປງຍາມໃດກໍຍັງ ຍັງ ບໍ່ທັນຮູ້ເດີ
ຊາວບ້ານຕາວັນຜູ້ທີ 2 ກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ຜູ້ມີເງິນຊື້ວັດສະດຸອຸປະກອນສ້າງນ້ຳລິນດ້ວຍຕົວເອງ ກໍອອກເງິນກັນເພື່ອຕໍ່ທໍ່ນ້ຳ ເອົານ້ຳຈາກຫ້ວຍນ້ອຍເຂົ້າບ້ານຂອງໃຜລາວ ສ່ວນຜູ້ບໍ່ມີເ ງິນຕ້ອງຍ່າງໄປຕັກເອົານ້ຳ ແລະ ນ້ຳຈາກຫ້ວຍນ້ອຍນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ມີຕະຫຼອດປີ ແຕ່ລະປີເມື່ອເຖິງເດືອນເມສາຫາເດືອນພຶດສະພາ ຊາວບ້ານທັງໝົດຈະບໍ່ມີຮອດນ້ຳສິອາບ ດັ່ງຊາວບ້ານໄດ້ກ່າວວ່າ
ເວລານ້ຳຍື່ງແລ້ວມັນຖ້ວມໝົດນ້ຳສ້າງ ບາດນີ້ນ້ຳລົງແລ້ວ ເປັນ ລະເປັນຂີ້ດິນຂີ້ຕົມເບິດໝົດແລ້ວ ມັນທັງບ້ານແຫຼະ ດຽວນີ້ປະຊາຊົນ

ສ່ວນຊາວບ້ານຈາກບ້ານຕາວັນຜູ້ທີ 3 ກ່າວວ່າ ບໍ່ນ້ຳສ້າງທີ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາ 1 ສ້າງໃຫ້ນັ້ນ ເປັນການສ້າງບໍ່ນ້ຳປະປາ ແລະ ໄດ້ສ້າງບໍ່ນີ້ສຳເລັດໃນປີ 2016 ເຊິ່ງຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ກໍຖືວ່າບໍ່ມີນ້ຳໃຊ້ຢ່າ ງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ ຫຼືວ່າ ເວົ້າໄດ້ວ່າ ຖ້າບໍ່ມີເຂື່ອນ ຊາວບ້ານມີຢູ່ມີກິນ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກເລື່ອງນ້ຳກິນນ້ຳໃຊ້ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນວ່າ
ຖ້າບໍ່ມີເຂື່ອນ ເຮົາຢູ່ບ້ານໃຜມັນ ມັນນີ້ມີຢູ່ມີກິນເນາະ ແຕ່ວ່າມັນຫຍຸ້ງຍາກທາງພາກລັດເຂົາ ເວລາເຂົາເຄື່ອນໄປເຮັດວຽກເນາະ ອັນນີ້ແລ້ວກໍມີຢູ່ມາເຕົ້າໂຮມຢູ່ເປັນບ່ອນເດີ ເຮັດທາງລົດມາ ຕໍ່ໄຟມາແນ ວນີ້ ເບິ່ງມັນຫຍຸ້ງຍາກອັນຜະລິດກັບນ້ຳໃຊ້ເນາະ ແຕ່ເຮົາຍົກຍ້າຍປີ 2016 ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ມີນ້ຳໃຊ້ ແບບໆ ເຂົາກໍແກ້ ແກ້ກໍແກ້ແບບບໍ່ຕົກ ຊາວບ້ານຈາກບ້ານຕາວັນຜູ້ທີ 1 ໄດ້ກ່າວຄືກັນກັບຊາວບ້ານຜູ້ທີ 3 ວ່ າ ພາຍຫຼັງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາ 1 ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງບໍ່ນ້ຳສ້າງ ແມ່ນບໍ່ນ້ຳນັ້ນກໍສາມາດໃຊ້ໄດ້ປະມານປີປາຍ ແບບຂາດໆເຂີນໆ ເປັນການສ້າງບໍ່ນ້ຳສ້າງທີ່ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງສະພາບຕົວຈິງ ດັ່ງ ຊາວບ້ານໄດ້ກ່າວວ່າ
ຕອນສ້າງໃໝ່ໆກໍໃຊ້ໄດ້ຢູ່ ປະມານປີປາຍ ກໍໃຊ້ຂາດໆເຂີນໆ ມັນບໍ່ພໍໃຊ້ຄືເຮົາຢູ່ບ້ານເກົ່ານັ້ນແຫຼະ ແມ່ນຈຸດດຽວນັ້ນ ມັນເຂົາເຮັດນ້ຳ ນ້ຳປະປາຢູ່ ເຂົາຕໍ່ທໍ່ມາ ມັນເຂົາໃສ່ທໍ່ນ້ອຍ ມັນມາມັນກໍບໍ່ພໍໃຊ້ບໍ່ພໍກິນ ປະຊ າຊົນມັນຫຼາຍ ບາງຄອບຄົວກໍມີ ບາງຄອບຄົວກໍບໍ່ມີ ຄອບຄົວຢູ່ສູງກໍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ນ້ຳ ຕ້ອງໄດ້ໄປຕັກເອົາຢູ່ລຸ່ມຂຶ້ນ ແຈ້ງແລ້ວ ແຈ້ງໆ ແຕ່ເຂົາ ເຂົາມາກວດເບິ່ງແລ້ວກໍມິດໆເລີຍ ບໍ່ ບໍ່ເຫັນວ່າແກ້ໄຂເລີຍ ກ່ຽວກັບເລື່ອ ງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເມືອງນາແລ ກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນເຫັນຄຳຮ້ອງຮຽນຈາກທາງຊາວບ້ານ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ເທື່ອ ມີແຕ່ວ່າທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນເມືອງ ຈະລອງປະສານງານໄປຍັງຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາໜຶ່ງໂດຍກົງ ເພື່ອໄດ້ຂໍ້ມູນກະຈ່າງແຈ້ງຂຶ້ນ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນວ່າ
ມີແຕ່ວ່າ ອັນກໍ່ສ້າງອັນແລ້ວແລ້ວ ແຕ່ ແຕ່ປີແລ້ວພຸ້ນແລ້ວ ອັນແລ້ວຫັ້ນ ແຕ່ວ່າບໍ່ຮູ້ວ່າມັນເປ່ເພ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ສະເໜີມາ ເບິ່ງຊິ ອັນ ຊິ ຊິ ຊິລອງປະສານຫາເບິ່ງ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ໃຫ້ເພິ່ນລາຍງານໃຫ້ທາງການເ ຮົາຊາບ ໂຕນີ້ ສຳລັບເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາໜຶ່ງ ຢູ່ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ມີກຳລັງການຜະລິດ 186 ເມກະວັດ ເລີ່ມກໍ່ສ້າງມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ແລະ ກໍ່ສ້າງສຳເລັດເມື່ອປີ 2018 ແລະ ໄຟຟ້າຈາກເຂື່ອນນ້ຳທາ ໜຶ່ງ ຈະຖືກສົ່ງໄປເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແຂວງທ່າຂີ້ເຫຼັກ ປະເທດພະມ້າ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງມົນທົນຢຸນນານ ມີປະຊາຊົນທັງໝົດ 27 ບ້ານ ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍມາຮ່ວມກັ ນຕາມໝູ່ບ້ານໃໝ່ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ Facebook Page Namtha One Lao Power Co Ltd ປະຊາຊົນ 19 ບ້ານ ຢູ່ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເປັນຕົ້ນ ບ້ານພະນັງ ບ້ານຫຼັງຄັງ ແລະ ບ້ານແສນພັນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແຮງມາຫຼາຍປີແລ້ວ ຈາກຂີ້ຝຸ່ນໄງ່ ຍ້ ອນລົດບັນທຸກຂົນແຮ່ທາດຂອງບໍລິສັດຫວຽດນາມ ແລະ ບໍລິສັດລາວ ແລະ ໃນປີນີ້ກໍເຊັ່ນກັນ ພໍເລີ່ມເຂົ້າລະດູແລ້ງແລ້ວ ກໍມີຂີ້ຝຸ່ນເຕັມຖະໜົນ ປິວເຂົ້າບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ແຄມທາງ ຍ້ອນລົດນັ້ນແລ່ນທຸ ກມື້ ທັງເວັນ ແລະ ຄືນ ທີ່ຜ່ານມາ ປະຊາຊົນກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກໍມີພຽງເອົານ້ຳໄປຫົດທາງໃຫ້ໜ້ອຍດຽວ ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ເປັນຫວັດ ເປັນໄອ ເປັນພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ ດັ່ງຊາວບ້ານ ບ້ານຫຼັງຄັງ ເມືອງບົວລະພາ ຜູ້ໜຶ່ງ ເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ໃນມື້ວັນທີ 31 ມົກກະລານີ້ວ່າ ຜົນກະທົບກະຂີ້ຝຸ່ນຫັ້ນແຫຼະ ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈຍາກ ເປັນພະຍາດກ່ຽວກັ ບປອດ ມັນຫຼາຍເລີຍເດ ເຮືອນແຄມທາງນອນຫັ້ນນີ້ ຈະຂີ້ຝຸ່ນ ທັງກິນຂີ້ຝຸ່ນນຳຫັ້ນແຫຼະ ໃນແຄມທາງແມ່ນຫຼາຍຄອບຄົວ ຫຼາຍບ້ານ ແລ່ນທຸກມື້ ທັງກາງເວັນກາງຄືນ ເປັນມາດົນແລ້ວ ປັດຈຸບັນກະເຫັນແຕ່ເພິ່ນຫົດ ນ້ຳ ແຕ່ຫົດກະຫົດແຕ່ຕອນແລງ ຫົດໜ້ອຍດຽວ ໃຫ້ດີແທ້ກະເຮັດທາງຢາງ ຄືຊິບໍ່ມີຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນບ້ານປາກພະນັງ ໃນເມືອງດຽວກັນນີ້ຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄືກັນນັ້ນ ກໍເວົ້າວ່າ ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົ ບມາຫຼາຍປີແລ້ວ ຍ້ອນລົດຂົນແຮ່ທາດແລ່ນຜ່ານທັງເວັນທັງຄືນ ແຕ່ຫົດນ້ຳໃຫ້ມື້ໜຶ່ງເທື່ອດຽວ ແລະ ບາງບ້ານກໍບໍ່ຫົດນ້ຳໃຫ້ຊ້ຳ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຊາວບ້ານບ້ານປາກພະນັງຜູ້ໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ຄອບຄົວຂອງຕົນກໍ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ວ່ານັ້ນຄືກັນ ເດັກນ້ອຍເປັນຫວັດເປັນໄອຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຢາກໃຫ້ທາງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລວມທັງຄວນຫົດນ້ຳທາງຢູ່ຕະຫຼອດ ຍ້ອນວ່າບາງບ້ານກໍຫົດໃຫ້ ແລະ ບາງບ້ານກໍບໍ່ຫົດໃຫ້ເລີຍ ລະ ຜົນກະທົບກະຂີ້ຝຸ່ນຫັ້ນແຫຼະ ມັນຫຼາຍນະ ວ່າລະກະ ມາດົນແລ້ວຫຼາຍປີແລ້ວ ຫຼາຍບ້ານເລີຍ ບາງຄົນເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນເລີຍ ຄາດປາກກະສອງພັນລະ ຫົນທາງກໍເປ່ເພ ປີນີ້ເຂົາແກ່ຍາວເລີຍ ໄປຕະຫຼອດເລີຍ ລະ ກາງຄືນກໍທຶນໆຢູ່ລະ ຫົດນ້ຳນີ້ກະ ເຮົາເຫັນບາງບ້ານກໍບໍ່ໄດ້ຫົດ ບາງບ້ານເຂົາກໍຫົດໃຫ້ ຫົດເທື່ອດຽວມື້ໜຶ່ງ ປະຊາຊົນກິນຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ ຄືເຮົາເວົ້າຫຍັງບໍ່ໄດ້ລະ ຈຳໃຈຢູ່ແບບນີ້ແຫຼະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຊາວບ້ານ ຫຼັງຄັງອີກຜູ້ໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ຕົນກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄືທີ່ວ່ານັ້ນທຸກມື້ເຊັ່ນກັນ ເພາະພວກເຂົາແລ່ນລົດຢູ່ຕະຫຼອດ ເດັກນ້ອຍເປັນຫວັດເປັນໄອຫຼາຍ ຄວນຫົດນ້ຳທາງຢູ່ຕະຫຼອດ ບໍ່ໃຫ້ລົດແລ່ນໄວເກີນໄປ ທາງທີ່ດີຄ ວນສ້າງທາງລາດຢາງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຂີ້ຝຸ່ນ ໄດ້ກິນຂີ້ຝຸ່ນຄູ່ມື້ເລີຍ ຂີ້ຝຸ່ນມາກຸກທາງໝົດເລີຍ ບໍ່ເຫັນຫຍັງເລີຍ ແລ່ນທຸກມື້ ກາງຄືນກະແລ່ນ 1 ໂມງ 2 ໂມງກາງຄືນກະແລ່ນ ເປັນມາຫຼາຍປີ ສີ່ 5 ປີ ຕັ້ງແຕ່ເຂົາແກ່ເຫຼັກແ ກ່ແຮ່ຫຍັງນີ້ ເດັກນ້ອຍກະເປັນຫວັດ ເປັນໄອ ຫົດທາງກະມື້ລະເທື່ອ ບໍ່ໄດ້ພໍປຽກ ຢາກໃຫ້ແກ້ໄຂກ່ຽວກັບແລ່ນໄວ ກະຊິຫົດທາງຫຼາຍເທື່ອ ຢາກຊິເຮັດທາງຢາງ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ວ່ານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຍທາທິການ ແ ລະ ຂົນສົ່ງເມືອງບົວລະພາ ເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ທາງເມືອງກໍໄດ້ຮັບເລື່ອງນັ້ນແລ້ວ ແລະ ກໍໄດ້ມີການປະຊຸມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນນີ້ໄດ້ໃຫ້ທັງ 4 ບໍລິສັດ ຄື ຂອງຫວຽດນາມ 2 ບໍລິສັດ ແລະ ຂອງລາວ 2 ບໍລິສັດນັ້ນແກ້ໄຂ ເປັນຕົ້ນໃຫ້ຫົດນ້ຳຫົນທາງຢູ່ຕະຫຼອດ ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແລ້ວເນາະ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາກະຫາວິທີຢູ່ ມັນມີ 4 ບໍລິສັດນຳໄປແບ່ງກັນ ຄືວ່າຫວຽດມີ 2 ບໍລິສັດ ບໍ ລິສັດລາວ 2 ໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວປະຕິບັດຕາມແຜນພວກເຮົາ ເຊິ່ງໃຫ້ຄືເຂົາຫົດນ້ຳ 2 ແລະ ທາງເປ່ເພໃຫ້ບໍລິສັດແປງໃຫ້ດ່ວນ ວ່າເລື່ອງການແລ່ນລົດ ແລ່ນໃນເຂດຊຸມຊົນ ໃຫ້ແລ່ນຄວາມໄວຫຼຸດລົງ ໄລຍະຫ່າ ງຂອງການແລ່ນລົດໃຫ້ແລ່ນ 100 ແມັດຂຶ້ນໄປ ບໍ່ໃຫ້ໃກ້ກັນຫຼາຍ ເພາະວ່າເກີດຂີ້ຝຸ່ນ ທ່ານເວົ້າຕື່ມວ່າ ທີ່ຜ່ານມາກໍມີຫາງສຽງຈາກຊາວບ້ານຢູ່ຕະຫຼອດ ທາງການກໍພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢູ່ຕະຫຼ ອດ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງຂີ້ຝຸ່ນໄດ້ ໃນເບື້ອງຕົ້ນພົບວ່າມີ 19 ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂີ້ຝຸ່ນ ໂດຍສະເພາະຊາວບ້ານທີ່ອາໄສຢູ່ແຄມທາງ ແລະ ວ່າມາເຖິງປັດຈຸບັນ ທາງການກໍຍັງບໍ່ມີງົບປະມານທີ່ຈະສ້ອ ມແປງ ຫຼື ສ້າງທາງລາດຢາງຕາມທີ່ປະຊາຊົນຮຽກຮ້ອງນັ້ນໄດ້ ແຕ່ໃນອະນາຄົດອາດຈະມີໂຄງການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງທີ່ເປ່ເພ ເພາະເປັນເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ອອກໄປທາງຫ ວຽດນາມ ຢູ່ປະເທດລາວ ພໍເຂົ້າສູ່ລະດູແລ້ງ ຖະໜົນຫົນທາງເປ່ເພທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນທາງລາດຢາງນັ້ນ ມີຂີ້ຝຸ່ນຫຼາຍ ແລະ ໃນຕົ້ນປີ 2024 ນີ້ ຊາວບ້ານໃນເຂດອ້ອມແອ້ມໂຮງງານຊີ ມັງ 3 ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນເຂດບ້ານຂັນໝາກ ບ້ານໂພນຊູ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເລື່ອງຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກລົດບັນທຸກແກ່ຫີນແກ່ຊາຍທີ່ແລ່ນເຂົ້າອອກໂຮງງານ ໂດຍສະເພາະ ຊາວບ້ານທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ແຄມທາງ ຊາວບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງມີບັນຫາສຸຂະພາບ ເປັນຫວັດເປັນໄອ ແລະ ທາງບໍລິສັດທີ່ໃຊ້ລົດບັນທຸກແລ່ນຜ່ານ ກໍບໍ່ເຄີຍມາຫົດນ້ຳທາງໃຫ້ ແລະ ຍາມກາງຄືນກໍໄດ້ຍິນສຽງດັງລົບກ ວນຈາກໂຮງງານນັ້ນນຳດ້ວຍ
ສະຖາບັນ Stimson ລາຍງານວ່າ ປະມານວັນທີ 15 ຫາ 21 ມົກກະລານີ້ ມີການປ່ອຍນ້ຳຈາກເຂື່ອນຊຽວວານໃນປະເທດຈີນ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະຊາຊົນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນສັບປະດາດັ່ງກ່າວ ລະດັບ ນ້ຳຢູ່ໜ້າເຂື່ອນຊຽວວານແມ່ນຫຼຸດລົງປະມານ 4.7 ແມັດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ອຍນ້ຳເກືອບ 1 ຕື້ແມັດກ້ອນ ລົງສູ່ຕອນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ເຮັດໃຫ້ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23 ຫາ 26 ທີ່ຜ່ານມາ ລະດັບແມ່ນ້ຳຂອງເພີ່ມຂຶ້ນ 1 ແມັດ ທີ່ ເມືອງຊຽງແສນຂອງປະເທດໄທ ເຊິ່ງມີໄລຍະປະມານ 700 ກິໂລແມັດຈາກເມືອງຊຽວວານ ແລະ ມີການຄາດຄະເນວ່າຫຼາຍເດືອນໃນຕໍ່ໜ້າ ເຂື່ອນຊຽວວານຈະປ່ອຍນ້ຳຢູ່ລະຫວ່າງ 5 ຫາ 7 ຕື້ແມັດກ້ອນ ເພື່ອຜ ະລິດກະແສໄຟຟ້າ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຕາງໜ້າກຸ່ມຮັກຊຽງຂອງ ແຂວງຊຽງຮາຍ ປະເທດໄທ ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າປັດຈຸບັນລະດັບນ້ຳຂອງໃນຕອນນີ້ຫຼຸດລົງແລ້ວ ແຕ່ກ່ອນໜ້ານີ້ຈາກການວັດລະດັບນ້ຳແມ່ນ້ຳຂ ອງ ແລະ ທຸກມື້ພົບວ່າຕົວເລກມີການຜັນຜວນ ນອກຈາກນີ້ເມື່ອວັດຄວາມຂຸ່ນຈາກຝຸ່ນຕົມໃນແມ່ນ້ຳ ພົບວ່ານ້ຳຂ້ອນຂ້າງຂຸ່ນ ເຊິ່ງອາດເກີດຈາກທີ່ເຂື່ອນຈີນປ່ອຍນ້ຳ ແລະ ຝຸ່ນຕົມອອກມາຕອນລຸ່ມ ດັ່ງຕາງໜ້າກຸ່ ມຮັກຊຽງຂອງກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 31 ມົກກະລາ ປີ 2024 ນີ້ວ່າ ກໍຄືຊ່ວງນັ້ນກໍຄືເພີ່ມມາເປັນເມດ 80 ນະຄັບ ກໍຕອນຕອນນີ້ເລີ່ມເລີ່ມລົດນະຄັບ ແລ້ວກໍລົດໃນຈັງຫວະທີ່ແລງມາກເນາະ ວັນໜຶ່ງ 17 ເຊັນເ ນ່ຍ ວັນນີ້ ວັນນີ້ 27 ຢ່າງງີ້ຄັບ ທ່ານກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະນັ້ນວັນທີ 23 ຫາ 26 ມົກກະລາ ກໍຄືເພີ່ມຂຶ້ນມາເປັນ 1 ແມັດ 80 ຊັງຕີແມັດ ຕອນນີ້ເລີ່ມຫຼຸດລົງແລ້ວ ແລ້ວກໍຫຼຸດໃນຈັງຫວະທີ່ແຮງຫຼາຍ ວັນໜຶ່ງ 17 ເຊັນ ວັນນີ້ 27 ຄວາມຈິງແ ລ້ວໃນໄລຍະນີ້ມັນບໍ່ມີຝົນຕົກ ລະດັບນ້ຳມັນບໍ່ຄວນຂຶ້ນມາ 60-70 ຊັງຕີແມັດ ຄວາມຂຸ່ນກໍສູງ ໃນໄລຍະລະດູນີ້ມັນບໍ່ເປັນແບບນີ້ ເພາະວ່າມັນບໍ່ມີຝົນ ເຮົາສັນນິຖານວ່ານີ້ເປັນການລະບາຍຝຸ່ນຕົມ ນ້ຳທີ່ເຂົາປ່ອຍອອກ ມາ ຄືດັນໄລ່ຝຸ່ນຕົມ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຂຸ່ນຂອງນ້ຳເຫັນໄປເຖິງຫຼວງພະບາງ ຜົນກະທົບຈາກການປ່ອຍນ້ຳຈາກເຂື່ອນຊຽວວານໃນຄັ້ງນີ້ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊາວບ້ານທີ່ມີວິຖີຊີວິດຕິດພັນກັບແມ່ນ້ຳຂອງ ເປັນຕົ້ນກາ ນເກັບໄຄຫີນໃນລະດູແລ້ງ ທີ່ຫາກນ້ຳຂອງຂຸ່ນ ໄຄຫີນຈະຫຼຸດ ຊາວບ້ານກໍບໍ່ສາມາດເກັບໄຄຫີນໄດ້ ໄຄຫີນທີ່ຫຼຸດນັ້ນຈະໄຫຼຕິດກັບໄຫຼມອງຂອງຊາວປະມົງ ເຮັດໃຫ້ຈັບປາໄດ້ໜ້ອຍລົງ ດັ່ງຕາງໜ້າກຸ່ມຮັກຊຽງຂ ອງກ່າວຕື່ມວ່າ

ພໍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 21 ມາ ໄຄຫີນຫາຍ ຕອນນີ້ນ້ຳເລີ່ມໃສ ລະດັບນ້ຳເລີ່ມຫຼຸດລົງ ຕອນນີ້ເປັນໄລຍະຂອງການເກີດໃໝ່ ເຊິ່ງມັນຫາຍໄປເປັນເວລາ 10 ວັນແລ້ວ ຊາວບ້ານກໍເວົ້າເຖິງລາຍໄດ້ ແລ້ວກໍເລື່ອງການປະມົງ ອີກ ກໍມີບັນຫາໃນໄລຍະນ້ຳຂອງຂຸ່ນ ນ້ຳຂຶ້ນລົງກໍຈັບປາບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນນ້ຳຂຸ່ນ ຫຼື ນ້ຳຕ່າງລະດັບຂຶ້ນມາ ໄຄສັງເຄາະແສງບໍ່ໄດ້ກໍຫຼຸດ ໄຄໄປຕິດກັບໄຫຼມອງຂອງຊາວບ້ານ ໄຄຈະໄປຕິດກັບໄຫຼມອງ ເຊິ່ງປາກໍບໍ່ຄ່ອຍ ຕິດ ຄົນຂັບເຮືອນຳທ່ຽວເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະຕັ້ງແຕ່ເດືອນທັນວາປີ 2023 ຫາຕົ້ນເດືອນມົກກະລານີ້ ນ້ຳຂອງຂ້ອນຂ້າງແຫ້ງແລ້ງ ລະດັບນ້ຳຫຼຸດລົງ ແຕ່ປະມານກາງເດືອນ ລະດັບນ້ຳຂອງເ ພີ່ມຂຶ້ນ ທັງໆທີ່ໃນເຂດບ້ານຝົນບໍ່ໄດ້ຕົກ ສ່ວນເລື່ອງການຫາປານັ້ນ ແມ່ນນ້ຳຂອງໃນເຂດບ້ານມີໄຄຫີນຫຼາຍ ຊາວປະມົງຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຫາປາໃນໄລຍະນີ້

ຊາວບ້ານເມືອງປາກທາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະຕົ້ນເດືອນຫາກາງເດືອນ ລະດັບນ້ຳຂອງໃນເຂດບ້ານມີການຜັນຜວນບໍ່ປົກກະຕິ ແຕ່ປັດຈຸບັນລະດັບນ້ຳຂອງເລີ່ມຫຼຸດລົງແລ້ວ ດັ່ງຍານາງກ່າວວ່າ ກໍ ປະມານອາທິດແລ້ວໄປນີ້ ລະດັບນ້ຳນີ້ບໍ່ປົກກະຕິ ດຽວກໍຂຶ້ນດຽວກໍລົງນີ້ ກາງເດືອນຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ ອື ແລ້ວກໍຫາກໍລົງໄປອາທິດແລ້ວນີ້ ກໍປາຍປາຍເດືອນນີ້ ມັນຢາກຂຶ້ນກໍຂຶ້ນ ມັນຢາກລົງກໍລົງຫັ້ນນະ ບໍ່ປົກກະຕິເນາ ະ ທາງບ້ານເອື້ອຍຂຶ້ນໄປນີ້ຍັງບໍ່ມີເຂື່ອນ ທີ່ກໍມີແຕ່ພຸ້ນແຫຼະ ໃກ້ໆກັບຈີນພຸ້ນແຫຼະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນບ້ານຢູ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນລະດັບນ້ຳຂອງໃນເຂດເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງເລີ່ມຫຼຸດລົງ ໂດຍລະ ດັບນ້ຳຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິຄືກັບປີກ່ອນ ແລະ ການຫາປາໃນເຂດບ້ານກໍຍັງໄດ້ປົກກະຕິ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ກະຊ່ວງນີ້ກໍຫຼຸດລົງຢູ່ ກໍບໍ່ພໍຫຼາຍນະ ກໍເປັນປົກກະຕິຢູ່ນີ້ ຢູ່ແຖວເຮົານີ້ປົກກະຕິເປັນຊູ່ປີນະ ຖ້າມັນປ່ອ ຍນ້ຳມາ ມັນກໍສອງສາມມື້ ມັນກໍແຫ້ງໄປ ສອງສາມມື້ ມັນກໍນອງມານີ້ແຫຼະ ບ້ານເຮົານີ້ມັນຢູ່ແຄມຂອງນີ້ ມັນມັນບໍ່ມີຜົນກະທົບຫຍັງແຫຼະ ສະຖາບັນ Stimson ລາຍງານຕື່ມວ່າ ລະຫວ່າງວັນທີ 22 ຫາ 28 ມົກກະລາທີ່ຜ່ານມາ ເ ຂື່ອນມີການປ່ອຍນ້ຳໃນປະລິມານ 800 ຕື້ແມັດກ້ອນ ຈາກທັງໝົດ 15 ເຂື່ອນ ປະລິມານທີ່ຄາດຄະເນວ່າຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນຈາກເຂື່ອນຊາວວານ ປະເທດຈີນ 180 ລ້ານແມັດກ້ອນ ແລະ ເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ ປະເທດລາວ 170 ລ້ານແມັ ດກ້ອນ ລັດຖະບານລາວປະກາດໃຫ້ປີ 2024 ເປັນປີທ່ອງທ່ຽວລາວອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນມີອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບນັກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ເລື້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ມີຫາງສຽງບໍ່ດີ ແລະ ຢາກໃຫ້ມີການແ ກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໄດ້ຕິດຕໍ່ຖາມໄປຍັງຊາວລາວຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນມື້ວັນທີ 31 ມົກກະລານີ້ ໄດ້ຮັບຄຳຕອບວ່າ ອຸບັດ ຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງວັງວຽງໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ຍ້ອນຫຼາຍປັດໄຈ ເປັນຕົ້ນ ນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່ລຶ້ງກັບລົດເຊົ່າ ແລະ ສະພາບຫົນທາງກໍເປ່ເພ ເປັນຂຸມເປັນບວກຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ສ່ວນຫຼາຍ ນີ້ ມັນເປັນແຕ່ວ່າອຸບັດຕິເຫດຕົວນີ້ຫັ້ນ ເວົ້າງ່າຍໆເນາະ ຄືຢູ່ບ້ານເຂົາ ເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພາຫະນະຄືຢູ່ບ້ານເຮົາຫັ້ນນະ ປະເພດລົດຈັກບໍຊີ້ນະ ຄືເຂົາເຊົ່າລົດ ເຂົາບໍ່ລຶ້ງ ເກຍອໍໂຕບໍຊີ້ນະ ບໍ່ລຶ້ງນະ ສອງລະແມ່ນ ເຮົ າເລື່ອງຖະໜົນຫົນທາງນີ້ລະ ເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ເຄີຍ ທາງຢູ່ບ້ານເຮົາມັນກໍມີຂຸມມີນັ້ນຫຼາຍນະ ລາວເວົ້າຕື່ມວ່າ ຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ໃນເຂດເມືອງວັງວຽງ ແລະ ຢາກໃຫ້ສ້າງທາງໃໝ່ສຳລັບລົດບັນທຸກສິນຄ້າ ແລະ ລົດຂົນແຮ່ທາດ ແຍກອອກຈາກກັນກັບລົດທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພນາງໜຶ່ງຢູ່ເມືອງວັ ງວຽງເວົ້າວ່າ ທີ່ຜ່ານມາເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພກໍໄດ້ກູ້ໄພເລື່ອງອຸບັດຕິເຫດຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຢູ່ເລື້ອຍໆ ເຊັ່ນກໍລະນີລົດນັກທ່ອງທ່ຽວ 8 ຄົນຕົກຢູ່ສົ້ນຂົວແດງວັງວຽງ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຜູ້ມີຈິດສັດທາຊ່ອຍບໍລິຈາກໃນເລື່ອງປະຖົມພະຍາບານຄົນເຈັບ ດັ່ງທີ່ນາງເວົ້າວ່າ ຢາກໄດ້ອັນຫັ້ນມາປ່ຽນຢາງຕີນລົດ ໂດຍ ເປັນເລື່ອງຢາງລົດ ແລະກະອັນເຄື່ອງປະຖົມພະຍາບານຫັ້ນ ຢາກເສີ ມມາກໍໄດ້ ແລະ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຜູ້ປະກອບການລົດທ່ອງທ່ຽວຄົນໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ທີ່ຜ່ານມາຖະໜົນຫົນທາງໄປແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆຢູ່ແຂວງນີ້ ເຄີຍມີຂຸມມີບວກຫຼາຍ ແຕ່ປັດຈຸບັນທາງການແຂວງໄດ້ສ້ອມ ແປງທາງແດ່ແລ້ວ ເປັນຕົ້ນທາງຈາກຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງພະບາງໄປຫານ້ຳຕົກຕາດກວາງຊີ ໂອ ດີແລ້ວ ໄອ້ ຄັນຖ້າໄປຫັ້ນລະມີ ມີຂຸມຫຼາຍນະ ດຽວນີ້ເຂົາເຈົ້າກະແປງແລ້ວນະ ແປງໃໝ່ແລ້ວ ແລະ ນັກທ່ອງ ທ່ຽວຊາວໄທຜູ້ໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ຕົນເຄີຍໄປທ່ຽວລາວຫຼາຍຄັ້ງ ແຕ່ກໍຍັງຮູ້ສຶກວ່າຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົນຮູ້ສຶກບໍ່ປອດໄພ ແລະ ມີບາງຄົນຕົວະຕົ້ມໂດຍຄິດໄລ່ຄ່າບໍລິການແພງເກີນຄວນ ດັ່ງທີ່ລາວກ່າວຕໍ່ວິທ ະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 31 ມົກກະລານີ້ວ່າ ມັນໄມ່ປອດໄພນັ່ນແຫຼະ ຈິງໆກໍຄື ຄືຖ້າຈະໄປທ່ຽວລາວກໍຕ້ອງລະວັງ ຫາຂໍ້ມູນດີໆ ຢ່າງນ້ອຍໆອັນແລກທີ່ຕ້ອງລະວັງກໍຄືລະວັງໂດນຫຼອກ ກະບໍ່ປອດໄພຫັ້ນແຫຼະ ຖ້າ ຈະໄປທ່ຽວລາວກໍຕ້ອງລະວັງ ຫາຂໍ້ມູນດີໆ ຢ່າງໜ້ອຍໆທີ່ຕ້ອງລະວັງ ແມ່ນໃຫ້ລະວັງທີ່ອາດຈະຖືກຕົວະ ເຫັນເຮົາເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຄົນຕ່າງຖິ່ນ ກໍເກັບຄ່າບໍລິການ ຄ່າໂດຍສານເກີນລາຄາ ຫຼື ຫຼອກໃຫ້ເ ຮົາໄປພັກຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ເຂົາມີສ່ວນແບ່ງນຳ ໃນເດືອນມົກກະລານີ້ ມີການລັກຊັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍຄັ້ງຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄອບຄົວນັກທ່ອງທ່ຽວຝຣັ່ງເສດຖືກລັກຊັ ບ ແລະ ເຄື່ອງຂອງມີຄ່າ ເປັນຕົ້ນໜັງສືຜ່ານແດນ 4 ຫົວ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ 1 ອັນ ເງິນສົດ 100 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 50 ຢູໂຣ ແລະ ບັດ ATM 2 ໃບ ນັກທ່ອງທ່ຽວເກົາຫຼີໃຕ້ຜູ້ໜຶ່ງຂີ່ລົດບັກກີ້ປີ້ນລົງຂ້າງທາງຈົນເສຍຊີວິດ ແລະ ນັກ ທ່ອງທ່ຽວອາເມລິກັນ ແລະ ຢູເຄຣນ 8 ຄົນ ເມົາເຫຼົ້າຕົກທ້າຍລົດກະບະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການລັກຊັບ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດທີ່ວ່ານັ້ນ ສ່ວນໜຶ່ງກໍຍ້ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປ່ອຍປ ະລະເລີຍ ບໍ່ຕັ້ງໜ້າປາບປາມແກ້ງລັກຊັບ ແລະ ປ້ອງກັນບັນຫານັກທ່ອງທ່ຽວເມົາແລ້ວຂັບ ນອກຈາກນັ້ນ ທາງການກໍບໍ່ໄດ້ສ້ອມແປງຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ຂົວໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈຳນວນໜຶ່ງກໍຮ ຽກເອົາເງິນນຳນັກທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມທັງນັກທ່ອງທ່ຽວໄທກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຢູ່ສວນປະຕູໄຊຮຽກເອົາເງິນນຳ 500 ບາດ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຈ້າງພະນັກງານນຳທ່ຽວລາວ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວໄທອີກນາງໜຶ່ງກໍ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ຮຽກເອົາເງິນນຳ 5,000 ບາດ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຈ້ຳກາປະທັບເຂົ້າປະເທດ ນອກຈາກນັ້ນກໍມີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຂຶ້ນຄ່າເຄື່ອງໃສ່ ບາດແພງກວ່າຄວາມເປັນຈິງຫຼາຍເທົ່າ ທີ່ຜ່ານມາລັດຖະບານລາວຄາດຄະເນວ່າ ໃນປີ 2023 ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລາວປະມານ 2 ລ້ານ 9 ແສນ ຫາ 3 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ໃນຂະນະທີ່ ແຕ່ເດືອນມົກ ກະລາ ຫາ ເດືອນກັນຍາ 2023 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາພຽງ 2 ລ້ານ 4 ແສນຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022 ເກືອບ 3 ເທົ່າ

ລາວໄທມີແຜນເປີດທາງລົດໄຟແຕ່ທ່ານາແລ້ງ ຫາສະຖານີຄຳສະຫວາດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນເດືອນເມສາປີ 2024 ນີ້ ສຸພັດຕາ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານ ເຊີນຮັບຟັງໄດ້ ຊາວລາວຈຳນວນໜຶ່ງມີຄວາມຮູ້ ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ ທີ່ທາງການລາວ ແລະ ໄທ ມີແຜນຈະເປີດການເດີນລົດໄຟ ແຕ່ສະຖານີທ່ານາແລ້ງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ຫາສະຖານີວຽງຈັນຄຳສະຫວາດ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນໄລຍະເດື ອນເມສາປີ 2024 ທີ່ຈະມາຮອດນີ້ ເຊິ່ງຈະເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບລົດໄຟລະຫວ່າງລາວໄທ ຈາກໜອງຄາຍຈົນຮອດເຂດໂຕເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການເດີນທາງຂອງປະຊາຊົນທັງສອງ ຊາດ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຮວມທັງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດລາວໄທ ດັ່ງທີ່ຊາວລາວນາງໜຶ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 29 ມົກກະລາ 2024 ນີ້ວ່າ ນຳໄປ ມີແຜນຈະໄປກຸ ງເທບຢູ່ແລ້ວ ເຄີຍທີ່ວ່າເປັນລົດໄຟຢູ່ດ້ານລາວນີ້ ແຕ່ວ່າຈ້ຳເຂົ້າຈ້ຳອອກຈ້ຳເຂົ້າຢູ່ບ່ອນດຽວເລີຍນະ ກໍຖືວ່າໄວ ແບບນີ້ກໍຖືວ່າມັນຈະໄວ ທາງດ້ານຊາວລາວອີກນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ການມີສະຖານີລົດໄຟເກີດ ຂຶ້ນໃນຂົງເຂດບ້ານຄຳສະຫວາດ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ທີ່ດິນໃນບໍລິເວນນັ້ນມີລາຄາແພງຂຶ້ນຫຼາຍ

ອີກເສັ້ນໜຶ່ງ ເພາະວ່າມັນມີທາງໜ້າຫຼັງ ມັນເປັນທາງຕິດທັງສອງຟາກເລີຍ ໃນວັນທີ 25 ມົກກະລາ 2024 ນີ້ ສຳນັກຂ່າວ Daily News ຂອງໄທລາຍງານວ່າ ທ່ານ ພິເຊດ ຄຸນາທຳມະຣັກ ຫົວໜ້າກົມການຂົນສົ່ງທາງລາງ ກະຊວງ ຄົມມະນາຄົມຂອງໄທ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ ກົມການຂົນສົ່ງທາງລາງໄທ ຈະມີການປະຊຸມຫາລືຮ່ວມກັບກົມລົດໄຟ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງຂອງລາວ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ຽວກັ ບການເດີນລົດໄຟລະຫວ່າງລາວໄທ ໃນຊ່ວງໄລຍະທ່ານາແລ້ງຫາວຽງຈັນຄຳສະຫວາດ ໄລຍະທາງ 7.5 ກິໂລແມັດ ທັງນີ້ຄາດການວ່າຈະສາມາດເລີ່ມທົດລອງເດີນລົດໄຟ ຈາກສະຖານີໜອງຄາຍຫາສະຖາ ນີວຽງຈັນ ໃນເດືອນກຸມພາປີ 2024 ຈາກນັ້ນຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການໂຕຈິງໃນເດືອນເມສາປີ 2024 ໂດຍຄິດໄລ່ຄ່າໂດຍສານລະຫວ່າງສະຖານີໜອງຄາຍຫາສະຖານີວຽງຈັນ ປະມານ 30-40 ພັນກີບ ຫຼື 60-70 ບາດ ໃຊ້ເວລາເດີນທ າງປະມານ 20 ນາທີ ໂດຍທ່ານຫົວໜ້າກົມການຂົນສົ່ງທາງລາງຂອງໄທຍັງລະບຸຕື່ມວ່າ ຈະໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈ້ຳກາປະທັບກວດຄົນເຂົ້າອອກເມືອງຢູ່ຈຸດດຽວ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃ ນການເດີນທາງແກ່ຜູ້ໂດຍສານ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນຕົກລົງໄດ້ເທື່ອວ່າ ຈະມີການຈ້ຳກາປະທັບຢູ່ສະຖານີໜອງຄາຍ ຫຼື ສະຖານີວຽງຈັນກັນແທ້ ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ານໜຶ່ງ ຊຶ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວວ່າ ຝ່າຍລາວຍັງບໍ່ທັນມີລາຍລະອຽດໃນເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຕ້ອງຜ່ານການປະຊຸມ ແລະ ຫ້າງຫາກະກຽມລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງທັງສອງປະເທດເສຍກ່ອນ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ໂອ້ ຍັງເທື່ອນ່ າ ເຈົ້າ ເພິ່ນຍັງກະກຽມເດ້ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ໜ້າ ໜ້າຈະກຳລັງກະກຽມເດ້ ເຊັ່ນດຽວກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ການລົດໄຟແຫ່ງປະເທດໄທທ່ານໜຶ່ງ ຊຶ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວວ່າ ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເວລາເປີດໃຫ້ບໍລິ ການທີ່ແນ່ນອນ ຊຶ່ງຕ້ອງໃຫ້ທາງຂັ້ນເທິງມີການປະຊຸມຕົກລົງກັນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍປັດຈຸບັນການລົດໄຟແຫ່ງປະເທດໄທ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການລົດໄຟ ຈາກສະຖານີໜອງຄາຍຮອດສະຖານີທ່ານາແລ້ງ ມື້ລ ະສອງທ່ຽວເປັນປະຈຳທຸກວັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ຕອນນີ້ຍັງ ຍັງໄມ່ ຍັງໄມ່ຊາບ ເອີ ເວລາທີ່ແນ່ນອນນະຄັບ ພີ່ ຍັງໄມ່ຊາບວັນເລີຍຄັບ ທ່ານເວົ້າວ່າ ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ຮູ້ເວລາແ ນ່ນອນເດີ້ ຍັງບໍ່ຮູ້ວັນເລີຍ ລໍຖ້າເຂົາເຈົ້າປະຊຸມໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນ ຕອນນີ້ຮອດແຕ່ທ່ານາແລ້ງບ່ອນດຽວ ໂດຍໃນວັນທີ 30 ເດືອນຕຸລາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ເສດຖາ ທະວີສິນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ແລະ ທ່ານ ດຣ ສ ອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກັນໃນພິທີເປີດສະຖານີລົດໄຟວຽງຈັນຄຳສະຫວາດ ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ແລະ ໄທ ກໍໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານໃນການລົງ ນາມເອກະສານບົດບັນທຶກ ວ່າດ້ວຍຄວາມສາມາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາທຸລະກິດການບໍລິການລົດໄຟລາວ-ໄທ ລະຫວ່າງລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສຳນັກງານຄວາມຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖ ະກິດກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງໄທ ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດດ້ານການຂົນສົ່ງໂລຈິດສະຕິກຂອງລາວ ໂດຍທ່ານ ເສດຖາ ທະວີສິນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ລະບຸວ່າ ທັງສອງປະເທດຈະເລັ່ງຫາລືກ່ຽວ ກັບການກໍ່ສ້າງຂົວລົດໄຟຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງ ເຊິ່ງລັດຖະບານໄທຈະສະໜັບສະໜູນແຫຼ່ງທຶນໃນອັດຕາດອກເບ້ຍພິເສດນຳດ້ວຍ ສະຖານີລົດໄຟວຽງຈັນຄຳສະຫວາດ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງລົດໄຟ ໄທ-ລາວ ໄລຍະທີ 2 ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກສຳນັກງານຄວາມຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖະກິດກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງໄທ ໃຊ້ງົບປະມານລວມ 994.68 ລ້ານບາດ ເລີ່ມກໍ່ສ້າງມາແຕ່ປີ 2019 ສຳເລັດໃນປີ 2023 ເ ປັນສະຖານີລົດໄຟຂະໜາດ 2 ຊັ້ນ 2 ຊານຊາລາ ໂດຍຊັ້ນທີ 1 ມີພື້ນທີ່ 6,300 ຕາແມັດ ແລະ ຊັ້ນທີ 2 ມີພື້ນທີ່ 3,600 ຕາແມັດ ຂະໜາດລາງລົດໄຟກວ້າງ 1 ແມັດ ເທົ່າກັບມາດຕະຖານລາງລົດໄຟຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ໃນວັນທີ 28 ເດື ອນມົກກະລາ 2024 ນີ້ ທ່ານ ປານປຣີ ພະຫິດທານຸກອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄທ ໄດ້ເຂົ້າພົບພໍ້ສອງຝ່າຍກັບທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແ ລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຮ່ວມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍທັງສອງຝ່າຍໄດ້ ຫາລືກັນໃນເລື່ອງການສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຍງທາງລົດໄຟລະຫວ່າງລາວ ແລະ ໄທ ແລະ ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ການຄ້າ ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ໄທກໍຈະໃຫ້ກ ານສະໜັບສະໜູນລາວໃນການເປັນປະທານອາຊຽນປະຈຳປີ 2024 ນີ້ ເປັນຕົ້ນ ການປັບປຸງອາຄານຜູ້ໂດຍສານ VIP ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກຄະນະຜູ້ແທນປະເ ທດຕ່າງໆ ທີ່ຈະເດີນທາງຜ່ານໄທເພື່ອໄປເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມຢູ່ລາວ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂຸມຈອດຍົນຂອງຜູ້ນຳຕ່າງປະເທດຢູ່ສະໜາມບິນຝັ່ງໄທນຳດ້ວຍ
ລຳດັບຕໍ່ໄປ ສີວິໄລ ຂໍມອບເພງຜ່ອນອາລົມ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ທາງຊີວິດ ຂັບຮ້ອງໂດຍອາຈານ ພົມມະ ພິມມະສອນ ໃຫ້ແກ່ທຸກໆທ່ານ ພິເສດສຸດ ຂໍມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຢູ່ລາສເວກັສ ເຊີນທ່ານຫາຄວາມສຳລານໄດ້ເລີ ຍ ເມື່ອມອງສາຍນ້ຳຫຼັ່ງໄຫຼລົງໄປ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຄຳຕິຊົມ ແລະ ຢາກປະກອບສ່ວນກັບລາຍການຂອງພວກເຮົາ ທ່ານກໍສາມາດສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນຜ່ານຊ່ອງທາງຄວາມຄິດເຫັນໃນ Facebook ຂອງພວກເຮົາ ຫຼືສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາ ທາງ Messenger ຂອງ Facebook ນອກນີ້ທ່ານກໍສາມາດຂຽນອີເມວຫາພວກເຮົາໄດ້ທຸກເວລາ laoweb at rfa.org ຂອບໃຈ ຕໍ່ໄປແມ່ນພາກສະຫຼຸບຂ່າວທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີໄປແລ້ວນັ້ນ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຊາວບ້ານຖືກຍ້າຍຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ ຳທາ 1 ບໍ່ມີນ້ຳປະປາໃຊ້ 7-8 ເດືອນ 19 ບ້ານຢູ່ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເກີດຈາກລົດຂົນສົ່ງແຮ່ທາດ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກ ນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ ຫາ 7 ໂມງ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 13,685 ກິໂລເຮີດ ຄະນະຈັດລາຍການ ພ້ອມດ້ວຍຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ຜູ້ປະກາດລາຍການ ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປ ກ່ອນ ຂໍຄວາມສຸກສະຫວັດດີຈົ່ງມີແດ່ທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີ